ການທົດສອບທີ່ສຳຄັນບັ້ນຫຼ້າສຸດໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຈະມີຂຶ້ນໃນຄ່ຳຄືນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເວລາ 5 ລັດທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ ຈັດການ ເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນໃນລັດ Connecticut Delaware Maryland Pennsylvania ກັບລັດ Rhode Island ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ 2 ທ່ານທີ່ນຳໜ້າໝູ່ ຈາກພັກ Republican ທ່ານ Donald Trump ແລະ ຈາກພັກ Democrat ທ່ານນາງ Hillary Clinton ປາກົດວ່າຢູ່ໃນຖານະທີ່ດີ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜູ້ແທນຕື່ມອີກໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍຍຶດໝັ້ນຖານະຜູ້ແຂ່ງຂັນອັນດັບສູງສຸດ ຜູ້ສື່ຂ່າວ VOA ແຫ່ງຊາດ Jim Malone ມີລາຍງານຕື່ມຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເຊິ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ທ່ານ Donald Trump ກຳລັງປະສົບຜົນສຳເລັ ດຢ່າງໃຫຍ່ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນລັດ New York ດຽວນີ້ ທ່ານ Trump ພວມຂໍຮ້ອງພວກທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານໃຫ້ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ຈິນຕະນາການເຖິງໄຊຊະນະຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໃນທຳນຽບຂາວໃນເດືອນພະ ຈິກນີ້

ພວກເຮົາເລີ່ມໄດ້ຮັບໄຊຊະນະອີກ ແລະ ຈົ່ງເຊື່ອຂ້າພະເຈົ້າ ພວກເຮົາຈະຊະນະ ຊະນະ ແລ້ວກໍຈະຊະນະອີກ ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ເຮັດໃຫ້ອາເມລິກາຍິ່ງໃຫຍ່ອີກ ທ່ານ Trump ຫວັງວ່າຈະເອົາຊະນະບັນດາຄູ່ແຂ່ງອີກຄັ້ງ ໜຶ່ງໄດ້ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ໃນ 5 ລັດທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານກຳລັງນຳໜ້າຢູ່ ແຕ່ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ Texas ທ່ານ Ted Cruz ແລະ ຜູ້ປົກຄອງລັດ Ohio ທ່ານ John Kasich ຍັງສືບຕໍ່ສູ້ຊົນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜູ້ແທນ ໃນການຄາດຫວັງທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ທ່ານ Trump ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະການປ່ອນບັດຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມພັກແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າພັກ ຢູ່ທີ່ນະຄອນ Cleveland ໃນເດືອນກໍ ລະກົດນີ້

ທ່ານ John Fortier ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ທ່ານ Trump ຍັງຄົງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງຫຼາຍທີ່ສຸດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເປັນຕົວແທນຂອງພັກ Republican ແຕ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຈຳນວນຜູ້ແທນທີ່ຍັງ ເຫຼືອໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຈະຫຼີກລ່ຽງການແຂ່ງຂັນຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ

ທ່ານ ເທດ ຄຣູສ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈຳນວນຜູ້ແທນຕາມການຄິດໄລ່ໄວ້ ສ່ວນທ່ານ ຈອນ ຄາຊິກ ກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ອາດຈະເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຢ່າງຈະແຈ້ງ ຫຼື ທ່ານອາດຂາດເ ຂີນຈຳນວນຜູ້ແທນ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຕັດສິນກັນຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ສ່ວນຜູ້ນຳໜ້າຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຄືທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ຜູ້ທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຄູ່ແຂ່ງ ຄືທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ໃນ ລັດຂອງທ່ານນາງເອງທີ່ນິວຢອກ ທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງພັກ ແລະ ການປອງດອງຊາດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງມ້ວນທ້າຍວາລະການຖືກສະເໜີຊື່ເປັນຕົວແທນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ນີ້

ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນລະບອບປົກຄອງທີ່ຖືເອົາພະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນໃຫຍ່ ພວກເຮົາເປັນລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ໂອ້ລົມກັນ ແລະ ຟັງຊຶ່ງກັນແລະກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະພ່າຍແພ້ຢ່າງຍັບເ ຍີນກໍຕາມ ໃນລັດນິວຢອກ ແຕ່ທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ກໍໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະສູ້ຕໍ່ໄປ ທັງໆທີ່ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດບາງສ່ວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເພີ່ມອາລົມການໂຈມຕີຕໍ່ທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ແລະ ທຳງານເພື່ ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນພັກ ທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ຍັງຄົງເພັ່ງເລັງໃສ່ການກໍ່ຕັ້ງການປະຕິວັດທາງການເມືອງ We were considered to be a fringe candidacy that's right we have come a long way ທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການຖືວ່າ ພວກເຮົາເປັນຜູ້ສະໝັກປີກ ຍ່ອຍຊື່ໆ ແມ່ນແທ້ ແຕ່ແລ້ວໃນໄລຍະ 11 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງມາເປັນໄລຍະໄກແລ້ວ ທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມອັນສູງສົ່ງຢູ່ໃນ 5 ລັດທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂ ອງສະຫະລັດ ໃນການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແລະ ໄຊຊະນະຂອງທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ຄົງຈະເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃສ່ທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ພິຈາລະນາວ່າທ່ານຈະຕໍ່ສູ້ຕໍ່ໄປອີກດົນປາ ນໃດ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA